SBS Radio Lao ລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເມື່ອທີ່ຈຳນວນຄົນໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທ ະວີຂຶ້ນ ບັດນີ້ມີຄວາມກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງ ການເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 300 ຄົນ ເຂົ້າໄປຍັງລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ການທົດລອງອັນແລກໆນັ້ນ ຈະເປັນການທົ ດລອງເບິ່ງວ່າ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ໃນລັດຕ່າງໆຂອງປະເທດນີ້ຫຼືບໍ່ ເພື່ອວ່າຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນສູງຂ ອງປະເທດນີ້ຈະກັບສູ່ປົກກະຕິ ຂະແໜງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍມາກມາຍ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຍານາງຊິນດີ ດູ ຄາຢູ່ໃນນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເປັນເວລາສ່ວນໃຫ ຍ່ຂອງປີ 2020 ແລະ ບັດນີ້ ຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຍານາງທີ່ຢາກເປັນຄູເດັກນ້ອຍອະນຸບານໃນກຸງອາດີເລດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກໂຈະໄວ້ແລ້ວ ຍານາງເປັນນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງຂອງນັກຮຽ ນນັກສຶກສານັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ University of South Australia ທີ່ຫວັງວ່າໂຄງການການທົດລອງອັນໜຶ່ງໃນໄວໆນີ້ ຈະຖືກຮັບຮູ້ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ຮົງກົງ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງດູເວົ້າວ່າ I was very anxious and really worried about my study uh, you lost that interactions and you lost that um ຍານາງມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍ ແລະ ຫ່ວງໃຍແທ້ໆກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອ ງຍານາງ ເຮົາສູນເສຍການພົວພັນກັນ ແລະ ໂອກາດໃຊ້ທິດສະດີເປັນພາກປະຕິບັດ ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2020 ລັດຖະບານເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ສະເໜີໂຄງການໃຫ້ຮັບເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກັບຄື ນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ມັນຖືກໂຈະໄວ້ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Study Adelaide ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງອັນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃດໆ

ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍປະກາດວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການຄວາຣັນຕີນຄົນໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ຈະຮັບເອົາຄົນຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 800 ຄົນຕໍ່ສັບປະດາໄດ້ ທີ່ມີດ້ວຍ 600 ບ່ອນສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສ າຕ່າງປະເທດ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນກຸງອາດີເລດຂອງລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ຮູ້ດີກ່ຽວກັບການຈະກັບຄືນມາເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຂອງເພື່ອນໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເປັນ ນັກຮຽນນັກສຶກສາດ້ວຍກັນ ມີກາ ທຳ ຍ້າຍໄປຢູ່ອາດີເລດໃນຄາວສາມປີກ່ອນນີ້ຈາກຮົງກົງ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຫ່ວງໃຍກັບເພື່ອນໆຂອງຕົນທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ອຸດສາຫະກຳການສຶກສາອົດສະຕຣາເລຍໃ ນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ມີມູນຄ່າເຖິງ 2,000 ລ້ານ 2 ແສນໂດລາຕໍ່ປີ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງທີ່ທຸລະກິດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຮັບເອົາໂຄງການກາ ນທົດລອງທີ່ຖືກສະເໜີແລ້ວນັ້ນ

ສຳລັບລັດ ACT ແລ້ວກໍມີໂຄງການອັນຄ້າຍໆຄຽງໆກັນນັ້ນ ເພື່ອນຳເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາຍັງ ACT ແຕ່ມັນຖືກລົບລ້າງໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄວິດ-19 ອາລະວາດຂຶ້ນ ຄົນຈຳນວນ ໜຶ່ງໃນລັດເຊົາອອສເຕຣເລຍ ຫ່ວງໃຍວ່າໂຄງການການທົດລອງເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາຍັງເຊົາອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ທີ່ດຽວນີ້

we get a, we can get a chance to come back that would be super great and I know lots of people like ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຈະປະຕິບັດຕາມການຊີ້ແຈງໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ ເພື່ອວ່າພວກຍານາງຈະສາມາດກັ ບຄືນມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກຫົນແຫ່ງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ